بۇ سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىمىز ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز بۇ سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن

للويد ئاۋستىن يىگىرمە سەككىز ۋە يىگىرمە توققۇزىنچى ئىيۇل كۈنلىرى ئاۋسترالىيەدە زىيارەتتە بولۇپ ئاۋسترالىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى ۋە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرى بىلەن سۆھبەتتە بولغان ئەل جەزىرە قانىلىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئاۋسترالىيەنىڭ برىسبان شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن سۆھبەتكە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېنمۇ قاتناشقان للويد ئاۋستىن يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل جۈمە كۈنى ئاۋسترالىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى رىچارد مارلېس بىلەن سۆھبەتتە بولۇشتىن بۇرۇن مۇخبىرلارغا قىلغان سۆزىدە بىز شەرقىي دېڭىزدىن جەنۇبىي دېڭىز ۋە غەربىي جەنۇبىي تىنچ ئوكيانغىچە بولغان رايونلاردا خىتاينىڭ كىشىنى بىئارام قىلىدىغان ئۆكتەملىكلىرىنى كۆرۈۋاتىمىز دېگەن لېكىن ئۇ يەنە بىز بىزنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىمىز ۋە شېرىكلىرىمىزنى ئۇلارنىڭ ئۆكتەملىك خاراكتېرىدىن ئۆزىنى مۇداپىئە قىلىشىنى داۋاملىق قوللايمىز دەپ كۆرسەتكەن للويد ئاۋستىن بۇ سۆزلەرنى قىلىشتىن ئاۋۋال يېقىندا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېن، مالىيە مىنىستىرى جەننېت يېلىننى ئۆز ئىچىگە ئالغان يۇقىرى دەرىجىلىك ئامېرىكا ئەمەلدارلىرى بېيجىڭنى زىيارەت قىلىپ، ئىككى دۆلەت ئارىسىدىكى ئىختىلاپنىڭ توقۇنۇشقا ئايلىنىپ كېتىشىدىن ساقلىنىشتا بەلگىلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى. لېكىن ئەل جەزىرەنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئۆتكەن ھەپتىنىڭ باشلىرى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭنىڭ ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىنىشى چوڭ ئۆزگىرىش پەيدا قىلمىسىمۇ ئەمما مۇناسىۋەتنى تېخىمۇ مۇرەككەپلەشتۈرىدىكەن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى ماۋ نىڭ مۇخبىرلارغا خىتاينىڭ ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدا ھېچقانداق بىر دۆلەت بىلەن تەسىر تالىشىش نىيىتى يوقلۇقىنى ئېيتقان مەلۇم بولۇشىچە نۆۋەتتە ئاۋسترالىيە خىتاينىڭ ھەربىي كۈچىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن مۇداپىئە كۈچىنى قايتىدىن تەشكىللىمەكتە ئىكەن للويد ئاۋستىن ئاۋسترالىيە بىلەن بولغان سۆھبەتنىڭ ياپونىيەنى رايوندىكى ئورتاق ھەربىي كۈچكە داخىل قىلىش مەسىلىسىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئەنگلىيە داڭلىق ئاخبارات قانىلى بى بى سى ئوتتۇزىنچى ئىيۇل كۈنى چوڭ ھەجىملىك خەۋەر ئېلان قىلىپ خىتاينىڭ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا ئۇلارنىڭ ۋەتىنىدىكى ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنى گۆرۈ ئورنىدا قوللىنىۋاتقانلىقى بەزى ئۇيغۇرلارنى جاسۇسلۇققا مەجبۇرلاۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن خەۋەردە بى بى سىنىڭ مۇخبىرى ئەنگلىيە تۈركىيە نورۋېگىيە قاتارلىق ئەللەردىكى بۇ خىل تەھدىتكە ئۇچرىغان ئۇيغۇرلارنى ۋە ئوخشىمىغان پىكىردىكى ئۆكتىچىلەرنى شۇنداقلا جۇلى مىلساپ دېيۋىد توبىنغا ئوخشاش غەربلىك پائالىيەتچى ھەم ئۇيغۇرشۇناسلارنى زىيارەت قىلىپ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان بۇ ۋەزىيەتنى دەلىللەر بىلەن يورۇتۇپ بەرگەن

خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە ئەللىك مىڭدەك ئۇيغۇر مۇساپىر ياشايدىغان تۈركىيىدە بۇ جەھەتتىكى راي ساناشقا قاتناشقان ئۇيغۇرلاردىن بىر يۈز قىرىق سەككىز كىشىنىڭ سەكسەن پىرسەنتى ئۆزلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن بۇنىڭغا ئوخشاش تەھدىتكە ئۇچرىغانلىقىنى ئېيتقان خەۋەردە يەنە ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ خىل تەھدىتكە ئۇچراش ئەھۋالىنىڭمۇ ئېغىر ئىكەنلىكى تۆت يۈزدەك ئۇيغۇر ياشايدىغان ئەنگلىيەدە راي ساناشقا قاتناشقان قىرىق سەككىز نەپەر ئۇيغۇرنىڭ ئۈچتىن ئىككى قىسمىنىڭ بۇ خىل تەھدىتكە ئۇچرىغانلىقى خىتاي ساقچىلىرىنىڭ ئۇلاردىن جاسۇسلۇق قىلىش پائالىيەت قىلىش ياكى تاراتقۇلارغا سۆزلەشنى توختىتىشنى تەلەپ قىلغانلىقى بىلدۈرۈلگەن خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە تۈركىيە بۇرۇن ئۇيغۇرلار ئۈچۈن پەرقلىق بىر جاي بولسىمۇ لېكىن يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بۇيان تۈركىيەنىڭ ۋەزىيىتى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئۆزگەرگەن تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا خىتاي ساقچىلىرىنىڭ ئۇلارنى بىر بىرىگە كۆز قۇلاق بولۇشقا قىستىغانلىقىغا دائىر خەۋەرلەر تارقىلىپ ئۇيغۇر جامائىتى ئارىسىدا ئىشەنچسىزلىك كېلىپ چىققان

ئىككى مىڭ ئوتتۇزىنچى يىلغا قەدەر زەھەرلىك كاربون گازىنى كونترول قىلىشنى يۇقىرى چەككە يەتكۈزۈشكە ۋەدە بەرگەن خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە يەر شارى كىلىمات سۆھبىتىدە بۇزغۇنچىلىق تاكتىكىسى ئىشلىتىش بىلەن ئەيىبلەنمەكتە مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە يېقىندا بېيجىڭ بىلەن ۋاشىنگتون كىلىمات سۆھبىتىنى قايتا باشلاشقا كىرىشكەندەك قىلغان بولسىمۇ لېكىن يىگىرمە دۆلەت گۇرۇھىنىڭ ئۆتكەن ھەپتە ئىندونېزىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن بىر يەر شارى كىلىمات يىغىنىدا ئىختىلاپقا چۈشكەن مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل ۋەقەدىن خەۋەردار كىشىلەردىن نەقىل كەلتۈرۈپ بەرگەن خەۋىرىدە خىتاينىڭ يىغىندا زەھەرلىك كاربون گازىنى كونترول قىلىش نىشانىغا ئائىت ھالقىلىق مەسىلىلەرنى مۇزاكىرە قىلىشنى رەت قىلىپ يىگىرمە دۆلەت گۇرۇھىنىڭ كىلىمات يىغىنىغا بۇزغۇنچىلىق قىلغانلىقى بىلدۈرۈلگەن خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە يىغىندا خىتاينىڭ پوزىتسىيىسى سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن بۇنىڭ بىلەن خىتاي يىگىرمە دۆلەت گۇرۇھىنىڭ بۇ قېتىملىق يىغىنىدا كۆمۈر نېفىت قاتارلىق يېقىلغۇلارغا خاتىمە بېرىپ يېشىل ئېنېرگىيەنى تەرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدا كېلىشىم ھاسىل قىلىش ئۈمىدىنى يوققا چىقارغان مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە ئىندونېزىيەدىكى چېننايدا ئۆتكۈزۈلگەن بۇ قېتىمقى يىغىنغا قاتناشقان بىرەيلەن مەن بۇرۇن بۇ خىل كۆپ تەرەپلىمىلىك يىغىنلاردا بۇنداق بۇزغۇنچىلىق تاكتىكىسىنى كۆرۈپ باقمىغان دېگەن بۇ ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ئامېرىكا پىرېزىدېنتىنىڭ يەر شارى ھاۋا كىلىماتى بويىچە ئالاھىدە ۋەكىلى جون كېررى بېيجىڭنى زىيارەت قىلىپ خىتاي بىلەن سۆھبەت ئېلىپ بارغان ئۇ سۆھبەتنىڭ ئىجابىي ئۆتكەنلىكىنى ئېيتقان بولسىمۇ، لېكىن يېڭى ھاۋا كىلىمات كېلىشىمى ھاسىل قىلالمىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. جون كېررىنىڭ زىيارىتى ئامېرىكىدىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ بەزى ئەزالىرى خىتاي بىلەن ھەمكارلىق ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشتىن بوشاشتۇرۇشقا بولمايدىغانلىقى خىتاينىڭ كۈنتاختا سانائىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەركەزلەشكەن ساھەلەرنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى ئاگاھلاندۇرۇۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلىپ بېرىلغان ئىدى ئىندونېزىيەدىكى كىلىمات يىغىنىغا قاتناشقۇچىلارنىڭ مالىيە ۋاقتى گېزىتىگە بىلدۈرۈشىچە يىغىندا خىتاي يىگىرمە دۆلەت گۇرۇھىنىڭ ئىقتىسادىي مۇنبەر ئىكەنلىكى ئۇنىڭ كىلىمات ئۆزگىرىشىنى مۇزاكىرە قىلماسلىقى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كاربون مەھسۇلاتلىرىغا سودا چەكلىمىسى قويۇش تەكلىپىگىمۇ قارشى چىققان خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭدا ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتىنى جىددىي ئىجرا قىلىۋاتقان بىر پەيتتە خىتاينىڭ بەزى تەتقىقاتچىلىرى ۋە خىتاي ئىسلام دىنى جەمئىيىتىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇللىرى شىنجاڭدا ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇشتا ئۇنى خىتاينىڭ قەدىمكى ئەنئەنىۋى ئەقىدىسى بولغان رۇجيا تەرىقىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈشنى ئوتتۇرىغا قويغان خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئوتتۇزىنچى ئىيۇل خەۋەر قىلىشىچە خىتاينىڭ دىنىي ساھەسىدىكى مەسئۇل زاتلار ۋە دىن تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان تەتقىقاتچىلىرىدىن يىگىرمىدەك كىشى ئۈرۈمچىگە يىغىلىپ شىنجاڭدا ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا قانداق چىڭ تۇرۇش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلغان بۇ يىغىن خىتاينىڭ يېقىنقى بىر قانچە ھەپتىدىن بېرى ئاتالمىش شىنجاڭنىڭ ھېكايىسىنى تاشقى دۇنياغا تېخىمۇ كۈچلۈك سۆزلەشتە يېڭى ھەرىكەت باشلاپ ئەرەب دۆلەتلىرىگە قارىتا تەشۋىقات پائالىيەتلىرىنى كۈچەيتكەن پاكىستان بېنگال قاتارلىق مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ دىنىي ئۆلىمالىرى بىلەن مۇخبىرلار ئۆمەكلىرىنى ئۇيغۇر رايونىغا زىيارەتكە ئورۇنلاشتۇرغان بىر مەزگىلدە ئۆتكۈزۈلگەن خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە شىنجاڭدا ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇشتا قانداق چىڭ تۇرۇش باش تېما قىلىنغان بۇ يىغىندا خىتاينىڭ دىنىي ساھەدىكى مەسئۇل زاتلىرى ۋە ئاتالمىش تەتقىقاتچىلىرى شىنجاڭدا ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇش يۆنىلىشى شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە ئىسلام دىنى تەبلىغ سىستېمىسى ۋە قۇرئان شەرھىسىنى بەرپا قىلىش ئىسلام دىنى بىلەن كۇڭزىچىلىق تەرىقىتىنى باغلاش قاتارلىق تېمىلاردا مۇھاكىمە ئېلىپ بارغان ۋە پىكىر ئالماشتۇرغان بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدا ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتىنى قاتتىق ئىجرا قىلىشقا باشلاپ دىنىي ئېتىقاد جەھەتتە مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭ بىر پارچىسى بولغان ئۇيغۇرلارنى كۇڭزىچىلىق ئەقىدىسى ئاساسىدىكى خىتاي ئەنئەنىۋى ئەقىدە سىستېمىسىغا سۆرەپ كىرىشكە ئۇرۇنۇشىدىن بېرى خىتاي دىن تەتقىقاتچىلىرىنىڭ ئۈرۈمچىدە مەخسۇس يىغىن ئېچىپ ئىسلام دىنى بىلەن كۇڭزىچىلىق ئەقىدىسىنى باغلاشنى تۇنجى قېتىم ئوچۇق ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويۇشىدۇر ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى خىتاي مائارىپ مىنىستىرلىقى نەنجىڭ سانائەت ئۇنىۋېرسىتېتى سەئۇدىي ئەرەبىستان تەتقىقات مەركىزىنىڭ پروفېسسورى جې فاڭدۇڭ خىتايدا ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ئۈچۈن ئىسلام دىنى بىلەن رۇجيا تەرىقىتىنى ئورگانىك بىرلەشتۈرۈش شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلارغا دۆلەت تىلى مائارىپىنى كۈچەيتىپ ئۇلارنىڭ خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتى ۋە ئەقىدىلىرىنى چۈشىنىشكە يېتەكلەشنى ئوتتۇرىغا قويغان خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ يىغىندا خىتاي ئىسلام جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ياڭ فامىڭ دىنىي ساھەدىكى ئىختىساس ئىگىلىرىنى يېتىشتۈرۈشنىڭ ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇشتىكى ئاچقۇچلۇق ئامىل ئىكەنلىكى ئىسلامنىڭ خىتايدىكى مىڭ يىللىق تارىخىدىكى ئەڭ مۇھىم ئاچقۇچلۇق ئامىل ئۇنىڭ خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ مۇنبەت تۇپرىقىغا چوڭقۇر يىلتىز تارتقانلىقى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد ئىسلام دىنى ساھەسىدىكى ئىختىساس ئىگىلىرىنى يېتەكلىگەنلىكى ۋە ئالغا سۈرگەنلىكى بولغانلىقىنى ئېيتقان شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيىسى دىن تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى يۈ شاڭپىڭ شىنجاڭدا ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى بۇرچ تۇيغۇسى بىلەن ئېلىپ بېرىلىدىغان تەخىرسىز ۋەزىپە ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن ئۇنىڭ قارىشىچە شىنجاڭدا ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇش دىنىي ئەقىدىلەرنى خىتايچىلاشتۇرۇشنىڭ ئۇل قۇرۇلۇشى ۋە يادرولۇق تۈرى ئىكەن بۇ يىغىندا شىنجاڭ ئىسلام دىنى جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئابدۇرەقىب تۆمۈرنىياز خىتاي مەملىكەتلىك ئىسلام دىنى جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى مۆھتەرەم شېرىپ قاتارلىقلارمۇ سۆز قىلىپ تەبلىغ خىزمىتى ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ ئاچقۇچى دېگەن

جەنۇبىي تاغ چارۋىچىلىق مەيدانى ئۇيغۇر دورىگەرلىك شىركىتى ۋۇجياچۈدىكى يىنفېڭ دېھقانچىلىق ئەسلىھەلىرى شىركىتى قابا ناھىيىسى بۇرچىن ناھىيىسى قاتارلىق جايلاردا تەكشۈرۈشتە بولغان لى شى يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبەت يىغىنىدا ئىنتىزام تەكشۈرۈش ۋە رېۋىزىيە ئاپپاراتلىرىنىڭ چوقۇم يېڭى دەۋر ۋە يېڭى مۇساپىدە پارتىيەنىڭ بۇرچى ۋە ۋەزىپىسىنى پۇختا ئىگىلەپ، نۇقتىنى چوڭ دۆلەت بولۇشقا مەركەزلەشتۈرۈش، سىياسىي نازارەتنى كۈچەيتىشنى تەلەپ قىلغان. شۇنداقلا پارتىيە يىگىرمىنچى قۇرۇلتىيىنىڭ ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرۇشىنى تولۇق ئورۇنداپ، خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق خىتاي مىللىتىنىڭ چوڭ گۈللىنىشىنى تېخىمۇ ياخشى ئىشقا ئاشۇرۇشىنى تەكىتلىگەن. ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە رايوندىكى ئىنتىزام ۋە رېۋىزىيە ئاپپاراتلىرى چوقۇم جەمئىيەتنىڭ مۇقىملىقى ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك ئەمىنلىك ئومۇمىي نىشانىغا ئەھمىيەت بېرىشى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭىنى ئۈزلۈكسىز شەكىللەندۈرۈشى بۆلگۈنچىلىككە قارشى ئېنىق ۋە كەسكىن ئىنتىزامغا ئىگە بولۇشى كېرەككەن

ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر
ئۆتكەن ھەپتە ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلگەن خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى ھەمكارلىق مۇنبىرى يىغىنىدا ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقىنى قوغداش ۋە يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق ئۇيغۇر رايونىدا يىپەك يولى ئىقتىسادىي بەلبېغىدا كۈچلۈك دەرىجىدىكى ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى رايونى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىش ئوتتۇرىغا قويۇلغان بۇ تېما ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە ئۇيغۇر تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان مۇتەخەسسىسلەر شۇنداقلا ئوتتۇرا ئاسىيادا ياشاۋاتقان بىر قىسىم ئۇيغۇر ۋەزىيىتى كۆزەتكۈچىلىرىنىڭ جىددىي دىققىتىنى قوزغىدى ئۇلار رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونى بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئارىسىدا ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى ھەمكارلىقى ئورنىتىشنى تەشەببۇس قىلىشىنىڭ ئارقىسىغا يوشۇرۇنغان سىياسىي مەقسەت ۋە غەرەزلىرى توغرۇلۇق پىكىر بايان قىلدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەر ئانالىزىنى ئاڭلىغايسىلەر. يېقىندىن بۇيان ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەرب ئەللىرى خىتاينىڭ ئەقلىي مۈلۈك ساھەسىدىكى ئوغرىلىقى ۋە بۇ سەۋەبلىك كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىقتىسادىي زىيانلىرى تۈپەيلى خىتايغا قارىتا تۈرلۈك چەكلىمىلەرنى قويغان ئىدى بۇنىڭ بىلەن خىتاي ئۆزىنىڭ ئەقلىي مۈلۈك ساھەسىدىكى قارا قولىنى ئىقتىسادىي جەھەتتىن زور دەرىجىدە ئۆزىگە بېقىنىپ قالغان ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە ئۇزىتىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا. ئۆتكەن ھەپتە، يەنى يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇلدىن يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇلغىچە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ مەركىزى ئۈرۈمچىدە خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى ھەمكارلىق مۇنبىرى ئۆتكۈزۈلگەن ئىدى بۇ جەرياندا خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدىن كەلگەن ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى ساھەسىدىكى ۋەكىللەرنى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ جەنۇب ۋە شىمالىدىكى بىر قىسىم زاۋۇت فابرىكىلارنى بولۇپمۇ ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرى زاۋۇتلىرىنى ئېكسكورسىيە قىلدۇرغانلىقى مەلۇم بۇ ئەھۋال ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە ئۇيغۇر تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر ۋە كۆزەتكۈچىلەرنىڭ دىققەت ئېتىبارىنى قوزغىماقتا ئامېرىكىدىكى خەلقئارا تىنچلىق كاتالىزاتورى غەربىي شىمال رايونلۇق شۆبىسىنىڭ دىرېكتورى ئۇيغۇر رايونى ۋە قازاقىستاندا بىر مەزگىل ياشىغان شۇنداقلا ئوتتۇرا ئاسىيا تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللانغان دوكتور بىل كلارك ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى

What strikes me is that the at the conference the representatives from the five stans will all know about the. مېنى ھەيران قالدۇرغىنى شۇكى، مەزكۇر يىغىنغا قاتناشقان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەت ۋەكىللىرىنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بېرىۋاتقان جازا لاگېرلىرى، مەجبۇرىي ئەمگەك، ئائىلىلەرنىڭ مەجبۇرىي پارچىلىنىشى، شۇنداقلا رايوندىكى كىشىنىڭ ئىشەنگۈسى كەلمەيدىغان دەرىجىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى بىلىدۇ. ئۇلار ئۇيغۇر رايونىغا بارغاندىن كېيىن بۇ ئەھۋاللارنى ئۆز كۆزىتىشلىرى ئارقىلىق تېخىمۇ چوڭقۇر ھېس قىلىدۇ. مېنىڭچە، ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلگەن خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى ھەمكارلىق مۇنبىرى ئەمەلىيەتتە بىر مەيدان تەشۋىقات ئويۇنىدىن باشقا نەرسە ئەمەس. بۇنى تەسۋىرلەشتە مېنىڭ ئەقلىمگە كەلگەن بىر سۆز باركى، ئۇ بولسىمۇ مەجبۇرلاش، يەنە مەجبۇرلاش. شەرقىي تۈركىستاندىكى تۈركىي خەلقلەر خىتاينىڭ زوراۋانلىق تەھدىتى، زۇلۇمى ۋە ئاسارىتى ئاستىدا ناھايىتى قورقۇنۇچلۇق كۈنلەرنى ياشاۋاتىدۇ، بۇنى ھەممەيلەن بىلىدۇ. ھالبۇكى، خىتاي دائىرىلىرى ئىقتىسادىي نەپكە ئېرىشىش ئۈچۈن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەتنىڭ بۇ ساھەگە مۇناسىۋەتلىك كىشىلىرىگە شەخسىي مەنپەئەت يەتكۈزۈش ئارقىلىق ئۇلارنى ئۆزىگە قارىتىشقا ئۇرۇنىدۇ، ئۇلارنى پارا بېرىش، تەھدىت سېلىش ياكى مەجبۇرلاش تاكتىكىلىرىنى قوللانمايدۇ دېگىلى بولمايدۇ. دەرۋەقە، خىتاينىڭ بۇ تۈردىكى ھەمكارلىق سودا ئالاقە مۇناسىۋەتلىرى ئەمەلىيەتتە كۈل بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى ئىستراتېگىيەسىنىڭ نەپ يەتكۈزۈش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن.
يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇلدىكى خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىغا بېسىلغان خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، ئۇيغۇر رايونىنى يىپەك يولى ئىقتىسادىي بەلبېغىدىكى كۈچلۈك ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى رايونىغا ئايلاندۇرۇش بۇ قېتىملىق خىتاي، ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى ھەمكارلىق مۇنبىرىنىڭ ئەڭ ھالقىلىق تېمىلىرىنىڭ بىرى بولغان تۈركىيە ھاجىتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى، ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ كۆرسىتىشىچە، خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان بۇ تۈردىكى ئىقتىسادىي سودا ھەمكارلىقلىرى بىر تەرەپتىن ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىگە تەئەللۇق بولغان ئەقلىي مۈلۈكلىرىنى ئىگىلىۋېلىشنى نىشان قىلسا، يەنە بىر تەرەپتىن خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە قارىتا ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقلىرىنىڭ ئۆلچەملىرىنى بەلگىلەپ بېرىپ، بۇ ساھەدە تەييار ئەقلىي بايلىقلارغا ئېرىشىش ۋە ئۇنىڭدىن غايەت زور مەنپەئەت ئۈندۈرۈشنى مەقسەت قىلغان ئىكەن. ئەقلىي مۈلكىيەتنى قوغداش يالغۇزلا بىلىم، تېخنولوگىيە، سەنئەت، كۈلتۈر مەدەنىيەتنى ئىچىگە ئالغاندىمۇ ۋە شۇنداقلا تىجارىي جەھەتتىكى بەزى ماركىلىق نەرسىلەر ھەممىسى مۇشۇنداق قوغدىنىدۇ ئەمدى شەرقىي تۈركىستاندا ئىشلەپ چىقارغان نۇرغۇن ئالاھىدە ماللار بار مىسالغا كورلانىڭكى نەشپۈتى بولسۇن تۇرپاننىڭ ئۈزۈمى بولسۇن بۇلارنى بىر ستاندارت بىر ئۆلچەملىك ھالغا ئەكىلىپ ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ مەيلى ئوتتۇرا ئاسىياگە مەيلى خىتاينىڭ يىپەك يولى ستراتېگىيەسىگە قېتىلغان دۆلەتلەرگە مال ساتقان چاغدا مۇشۇ ئۆلچەم بىلە، مۇشۇ سۈپەت بىلە ساتىدۇ. شۇنداقلا ئوتتۇرا ئاسىيادىكىلەر ۋە ھەلېقى دېگەن بۇ يىپەك يولى بۇ گۇرۇپپىنىڭكى دۆلەتلەرمۇ ئۆزىنىڭ مالىنىمۇ شەرقىي تۈركىستان خىتايغىمۇ ساتالايدۇ. بۇ جەھەتتە دېگەن چاغدا ھەر دۆلەتنىڭكى مېلىنى، سۈپەتلىك مېلىنى قوغداپ قالغان بولىدۇ. يەنى خىتاي كەلگۈسىندە بۇ يىپەك يولى ئىستراتېگىيەنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە جەنۇبىي ئاسىيانىڭكى جەلپ مەركىزى ھالىغا ئەكېلىش ئۈچۈن، شۇنداقلا شەرقىي تۈركىستان ۋاسىتىسى بىلەن مۇشۇ تۈرك ۋە ئىسلام دۇنياسىغا ئېچىلالىش ئۈچۈن بەزى ساتىدىغان ماللارنى، ماركىلارنى ستاندارتلاشتۇرۇش يەنى ئۆلچەملىك ھالىغا ئەكېلىش. ئەمدى بۇنى شۇ بۇ دەۋلەتتىكىلەر بىلەن باشقا دەۋلەتلەردىكىلەر بىلەن بىرلىكتە قىلغان تەقدىردە، ئۇلارمۇ قوبۇل قىلغان تەقدىردە ئۇنىڭكى ئۆلچىمى چىقىدۇ، ئۇنىڭكى شەرتلىرى چىقىدۇ. ئۇنىڭدىن شۇنىڭ بىلەن خىتاي بۇ جەھەتتە بىر يېتەكچىلىك بىر رولنى ئۈستىگە ئالغان بولىدۇ ئەمدى.
بۇ قېتىم ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلگەن خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى ھەمكارلىق مۇنبىرىدە خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان ئورتاق تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى ھەمكارلىق سىستېمىسىنى تۇرغۇزۇش تەكىتلەنگەن قازاقىستاندىكى سىياسىي پائالىيەتچى ۋە ئۇيغۇر ۋەزىيىتىنى كۆزەتكۈچىلەردىن قەھرىمان غوجامبەردى ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە جىددىي ئىنكاس قايتۇرۇپ خىتاينىڭ ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان خەلقئارا ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقىغا خىلاپلىق قىلىپ كەلگەنلىكى بۇ قېتىملىق ئۈرۈمچى يىغىنىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلار ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرىنىڭ ئەقلىي مۈلۈكلىرىنى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ غايەت زور ئىقتىسادىي نەپكە ئېرىشىشنى مەقسەت قىلىۋاتقانلىقىنى ئەمەلىي مىساللار ئارقىلىق چۈشەندۈرۈپ ئۆتتى ھازىرقى ۋاقىتتا مۇشۇ خىتاينىڭ ئەتەي دۇنياغا تارقىتىۋاتقان كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىنىڭ ئاقىۋىتىدىن ئوتتۇرا ئازىيادا ئۈچ يىل دېگۈدەك بۇ ئىشلەپچىقىرىش سانائەت ھەممىسى توختاپ قالدى دېسەكمۇ بولىدۇ ئەمدى ئۇنچىلىك بولمىغان بىلەن ناھايىتى ناچارلىشىپ كەتكەن بۈگۈنكى كۈنگە قەدەر ئوتتۇرا ئازىيادا بۇ پۇلنىڭ پاخاللىشىشى ئىنفلياتسىيە دەيدۇ، ئون بەش، يىگىرمە پىرسەنت. مۇشۇنىڭ سەۋەبتىن، مۇشۇنداق قىيىنچىلىقتىن يەرلىك خەلقلەر خىتاينىڭ ئەرزان ماللىرىغا موھتاج. مۇشۇ ھەيران قالارلىق نەرسە، مالنىڭ كۆپ چىقىشىغا بەزىلىرى خۇشال بولۇۋاتىدۇ، ئاددىي خەلق خۇشال. ئەمما ئېنىق دەيمەنكى، زىيالىيلار، ئاڭلىقلار بۇنىڭغا قارشى، نارازى. لېكىن ئوچۇق، ئېنىق شۇنى تەكىتلەش لازىمكى، خىتاينىڭ ئەرزان ماللىرىنىڭ سودىسى ئىشتىك. مۇشۇ كوزىر ئارقىلىق خىتاي ئاتالمىش سىلىق كۈچ ئارقىلىق ئوتتۇرا ئازىياغا ياخشى سىڭىپ كىرىۋاتىدۇ ۋە بېقىندى ھالەتكە چۈشۈرۈشى ئۆزلىرى مۇستەقىل دۆلەت شەكلىدە، ئەمما تولۇق بېقىندى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. مانا مۇشۇنداق بىر چوڭ خەتەر بار. ئەقلىي مۈلۈك ئەمدى خىتاي كۆتۈرۈۋالغان بۇ بىر نىقاب، ئەمما خىتاي سۈمۈرگۈچتەك

بولغان ئەقلىي بايلىقلارنىڭ پاتېنت ھوقۇقىنى ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن قولغا كەلتۈرۈپ ئۇلارنى زاۋۇتلاشتۇرۇش ۋە مەھسۇلاتلارنى كۆلەملەشتۈرۈش ئارقىلىق زور ئىقتىسادىي نەپكە ئېرىشكەن ئىدى ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ دورىگەرلىك رېتسېپلىرى نان ۋە يېمەكلىك تۈرلىرى ئوسما خىنا يىلىم قاتارلىق تەبىئىي ئۆسۈملۈكلەردىن ياسىلىدىغان گۈزەللىك بۇيۇملىرى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى شۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر بۇلارنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ پاتېنت ھوقۇقىنى خىتاي شىركەتلىرى تەنھا ئىگىلىۋېلىپ، ئۇنىڭدىن غايەت زور پايدىغا ئېرىشىپ كەلمەكتە. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ئۇيغۇر تېبابىتى دورىگەرلىك رېتسېپلىرىنى مونوپول قىلىۋالغان شىنجاڭ ئۇيغۇر تېبابىتى دورىگەرلىك چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى يىن خەيلوڭ مەزكۇر شىركەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىشتا باشلامچى بولغانلىقىنى، بۇ زاۋۇت ئىشلەپچىقارغان ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرىنىڭ يىللىق سېتىش كىرىمىنى ئون پىرسەنتتىن ئاشۇرۇپ ماڭغانلىقىنى ئېيتقان. قازاقىستاندىكى قانۇن مۇتەخەسسىسى ئاكادېمىك شايىمەردان شېرىپوف ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلىپ ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىدىن بۇيان خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونى ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە كىرگۈزۈۋاتقان تۈرلۈك مەھسۇلاتلىرى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى.
مەلۇم دەرىجىدە ھەرقانداق خەلقنىڭ ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىكى بولىدىغىنىدەك ئۆزىنىڭلا مەدەنىيىتى، ھۈنىرىدىن كېلىپ چىققان مەن تەخمىنەن ئۇنى مىللىي ئاپتورلۇق ھوقۇقىغا ئىگە قەدىرىيەتلىرى بولسا كېرەك دەپ ھېسابلايمەن. مەسىلەن، بىزنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئايال-قىزلارنىڭ ھۆسنى-جامالىغا، چىراي-ساغلاملىقىغا يارىتىدىغان بىز ۋە ئۆزبەك مىللىتى ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان ئوسما، ھېلىمە، خىنە ئوخشاش ئۆسۈملۈكلەردىن ئىشلىتىپ چىقىرىلىدىغان، ھازىرقى زامان تىلىدا ئېيتساق، مىللىي كاسمېتىكا مەھسۇلاتلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئۆزلەشتۈرۈپ ئېلىشى ئۆز ئالدىغا بىر خىيانەت دەپ چۈشىنىمەن. يەنە شۇ ئەخبارات ۋاسىتىلىرىدىن، بولۇپمۇ ئىجتىمائىي تورلاردىن خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى دۆلىتىنىڭ قانچىلىك قاتنىشى بارلىقىدىن بىخەۋەرمەن، ئەمما قازاقىستان ۋە ئوتتۇرا ئازىيە جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ بەزى بىرلىرىنى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ خەرىتىسىگە كىرگۈزۈپ ئالغان مەلۇماتلارنىمۇ بايقايمىز. يا ئۇلارنى رەت قىلىدىغان خىتاي رەسمىي دۆلىتىنىڭ ئېيتىشلىرىنى كۆرمىدۇق. خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى كومپارتىيەسى رەھبىرى مۇشۇ ئوتتۇرا ئاسىيا قازاقىستان دۆلەتلىرىگە تېگىشلىك ئەكسىنچە مۇستەقىللىقىڭنىڭ كاپالىتىمەن دېگەن رەسمىي سۆزلىرىنىمۇ ئاڭلايمىز.
شايىمەردان شېرىپوف ئەپەندى يەنە بۇ توغرىلىق ئەندىشىلىرى ئۈستىدە توختىلىپ، مۇنۇلارنى دېدى.
ھازىرقى ۋاقىتتىكى مۇشۇ مەسىلىلەرنىڭ ئەتراپىدا ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە قازاقىستان جۇمھۇرىيىتىدە بايقى مەھسۇلات ئىگىلىك ھوقۇقى مەسىلىگە باغلىق ئېيتارىم، بۇ ئاپتورلۇق ھوقۇقىغا ئېتىبار بەرمەسلىك، ئاپتورلۇق ھوقۇقى بىلەن ھېسابلاشماسلىق خىتاي جۇمھۇرىيىتىنىڭ بولۇپمۇ كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھۆكۈمىتىنىڭ تەرىپىدىن يۈز بېرىۋاتقان بىر نەچچە مىساللاردىن كۆرۈنۈشتىن بايقىشىمىزچە بۇ مەھسۇلاتلارنى ئىگىلەپ ئۆزلەشتۈرۈش ۋە ئۇلارنى ئىقتىساد ساھەسىدە پايدىلىنىش ئەپسۇسكى داۋاملىق بولۇشى مۇمكىن دېگەن ئەندىشىدىمەن.
ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى ئەركىن ئەكرەمنىڭ تەكىتلىشىچە، خىتاينىڭ بۇ قېتىملىق ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى ھەمكارلىقى ناملىق بۇ ئىستراتېگىيەلىك پىلانى كەلگۈسىدە ئۇيغۇر رايونى بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى يەرلىك خەلقلەرنىڭ ئەقلىي بايلىقلىرىنىڭ ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىغا غايەت زور تەھدىت ۋە خىرىسلارنى ئېلىپ كېلىدىكەن. ھازىر ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلەرنىڭكى مۇشۇ ماللىرىنى، ماركىلىرىنى بۇ خىتاينىڭ قويغان ئۆلچىمىگە ماسلاشتۇرغان تەقدىردە، ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ يىپەك يولى ئىستراتېگىيەسىنى خىتاينىڭ تېخىمۇ راھەت، تېخىمۇ راۋان ئېلىپ بارىدىغانلىقى ۋە نەتىجە ئالالايدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ ئەمدى.
مۇتەخەسسىسلەر نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىنى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ ئەقلىي مۈلۈكلىرى ۋە بايلىقلىرىنى تالان تاراج قىلىشتىكى كىرىش نۇقتىسى قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە پروگراممىنى شادىيە تەييارلىدى دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. مايترى سىمىت ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرىدە توخار تىلىدىن قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان بۇددىزم مەزمۇنىدىكى زور ھەجىملىك سەھنە ئەسىرىدۇر بۇ ئەسەرنىڭ قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى بىر قەدەر تولۇقراق قوليازما نۇسخىسى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللارنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا قۇمۇلنىڭ تاغلىق يېزىلىرىدىن بىرى بولغان تۆمۈرتىدىن تېپىلغان بۇ يىل مايدا خىتاينىڭ شىنخۇا ئاگېنتلىقى قۇمۇل ۋىلايەتلىك مۇزېينىڭ خىتاي باشلىقى بىلەن مايترى سىمىت ھەققىدە مەخسۇس سۆھبەت ئۆتكۈزگەن بولۇپ ئۇنىڭدا قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى بۇ سەھنە ئەسىرىنى ئاتالمىش جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ بىر پارچىسى قىلىپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنغان ھەتتا بۇ ئەسەر ھەققىدە ئىلمىي ئاساسى بولمىغان خاتا مەلۇماتلارنى بەرگەن تۆۋەندە گېرمانىيىدىكى ئوبزورچىمىز ئابلەت سەمەتنىڭ بۇ ئەسەر ھەققىدە

سۆھبەت ئېلان قىلغان خىتاي خەۋەرلەر تورىنىڭ مۇخبىرى ۋاڭ شياۋجۈن مەزكۇر سۆھبەتتە قۇمۇل ۋىلايەتلىك مۇزېيىنىڭ باشلىقى ئاتالمىش تەتقىقاتچى يەن فېڭنى زىيارەت قىلغان. قىزىقارلىقى شۇكى، خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدىن بىرى بولغان خىتاي خەۋەرلىرى تورىدا ئېلان قىلىنغان مەزكۇر سۆھبەتكە قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى مايترى سىمىتنىڭ خېلىلا ياخشى ساقلانغان بىر بېتىنىڭ رەسىم نۇسخىسى تەتۈر چاپلانغان. بۇ ئەسەرنى ئاتالمىش جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ بىر پارچىسى دەپ تەشۋىق قىلىشنى ئاساسلىق نىشان قىلغان بۇ سۆھبەتتە قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى بۇ ئەسەردىن ئۆرنەك كۆرسىتىشنى ئۇنتۇمىغان خىتاي مۇخبىرى ۋە قۇمۇل ۋىلايەتلىك مۇزېينىڭ خىتاي باشلىقى ئۆرنەك ئۈچۈن كۆرسەتكەن بىر بەت رەسىم ھالىتىدىكى قوليازمىنىڭ ئوڭ تەتۈرلۈكىنىمۇ بىلمىگەن. بۇنىڭدىن زىيارەت قىلغۇچى بىلەن زىيارەت قىلىنغۇچىلارنىڭ كىملەر ئىكەنلىكىنى، ئۇلارنىڭ كەسپىي ساپاسىنىڭ قايسى دەرىجىدە ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىش تەس ئەمەس. ئەلۋەتتە، قەدىمكى ئۇيغۇرچە قوليازمىلارنى ئوقۇشتا ئادەتتە يۇقىرىدىن تۆۋەنگە ياكى ئوڭدىن سولغا ئوقۇشتىن ئىبارەت ئىككى خىل ئۇسۇل قوللىنىلىدۇ. قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى قوليازمىنى قانداق تۇتۇپ ئوقۇشنىمۇ بىلمىگەن بۇ ئاتالمىش خىتاي مۇتەخەسسىسلەردىن رەسىمى بېرىلگەن ياپراقنىڭ مايترى سىمىتنىڭ قايسى بۆلۈمىنىڭ قانچىنچى بېتىگە تەۋە ئىكەنلىكىنى سوراش ئەلۋەتتە ئارتۇقچە ئىش. ئۇنداقتا بىز ئىشىمىزنى خىتاي بازارغا سالغان بۇ سۆھبەتتىكى رەسىمى تەتۈر بېرىلگەن قوليازما ئۆرنىكىنى توغرىلاش ۋە بۇ بەتنىڭ مايترى سىمىتنىڭ قايسى بۆلۈم قانچىنچى بېتى ئىكەنلىكىنى ئېنىقلاشتىن باشلايلى. بىر مىللەت كىملىكىنىڭ ئاساسىي تەركىبلىرىدىن بىرى بولغان يېزىقنى تەتۈر قويۇشنىڭ ياكى ئۇنىڭ ئوڭ تەتۈرىسىنى پەرق ئېتەلمەسلىكنىڭ ئىلىم ساھەسىدە نەقەدەر نادانلىق ۋە ھۆرمەتسىزلىك ئىكەنلىكى ھەممىگە مەلۇم. بىز ئوقۇش يۆنىلىشى تەتۈر كۆرسىتىلگەن قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى بۇ قوليازمىنىڭ رەسىم ھالىتىدىكى بۇ بېتىنى توغرىلىغان ۋاقتىمىزدا، مەزكۇر رەسىمگە تامغا قىلىپ بېسىۋېتىلگەن خىتاي خەۋەرلىرى تورى دېگەن خىتايچە خەتلەرنىڭ يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتىشكە ئامالسىز قالدۇق. بۇرۇنقىلار يازغاندەك، ۋە مەزكۇر سۆھبەتتە خىتاي كەسپىي تەتقىقاتچىنىڭ ئېيتقىنىدەك، ئەسەر ياپراقلىرى ۋە ياپراقچىلىرى تېخىچە ئىككى يۈز توقسان ئۈچ بەتلىك نېپىز پىلاستىك خالتىغا سېلىنغانلىقى مەلۇم. بۇ دېگەنلىك، مەزكۇر ئەسەرنىڭ ئەسلى قوليازمىلىرى ھازىرغىچە تىزىملانمىغان، شۇنداقلا تىتىلغان ياكى بۇزۇلغان بەتلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش خىزمىتى تېخىچە ئېلىپ بېرىلمىغان دېگەنلىكتۇر. يەنى پىلاستىك خالتىلارغا پۈتۈن بەتلەر ياكى چوڭراق ياپراقلار ئايرىم-ئايرىم سېلىنغان بولسىمۇ، لېكىن ئۆزى تەۋە بۆلۈملەردىكى ئورنى ئېنىقلانمىغان كىچىك ياپراقچىلارنىڭ ئوخشاش بىر خالتىغا سېلىنىپ ئارىلاشتۇرۇۋېتىلگەنلىكى ئېنىق. مەلۇماتلارغا قارىغاندا، بەزىدە قىرىقتىن ئارتۇق ياپراقچە بىر خالتىغا قاچىلانغان ئەھۋاللارمۇ بار. بۇلارنىڭ تەۋەلىكىنى ئېنىقلىماسلىق، بىر بىرىدىن ئايرىماسلىق پۈتۈن ئەسەرنىڭ قانچە بەت ئىكەنلىكىنى جەزملەشتۈرۈشتە چوڭ خاتالىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ئەلۋەتتە. ئەسلىدە بۇنداق قىممەتلىك ئەسەر خۇددى بېرلىندا ساقلىنىۋاتقان مايترىسىمىتنىڭ سىڭگىم نۇسخىسىغا ئوخشاش مەخسۇس لايىھەلەنگەن ئەينەكلەر ئارىسىدىكى ھاۋاسىز بوشلۇقتا ساقلىنىشى كېرەك ئىدى. مايترىسىمىتنىڭ قۇمۇل نۇسخىسىنى ئەڭ بۇرۇن ۋە سىستېمىلىق تەتقىق قىلغانلار ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلاردۇر. قەدىمكى ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيەت تەتقىقاتچىلىرىدىن ئىسراپىل يۈسۈپ، ئابدۇقېيۇم خوجا ۋە دولقۇن قەمبىر قاتارلىقلار بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلى مايترىسىمىتنىڭ قومۇل نۇسخىسىنىڭ كىرىش ۋە دەسلەپكى تۆت بۆلۈمى ھەققىدىكى كىتابلىرىنى نەشر قىلغان. بۇ قېتىم خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ مۇخبىرى بىلەن قومۇل ۋىلايەتلىك مۇزېينىڭ باشلىقى يەنفېڭ ئوتتۇرىسىدىكى مايترىسىمىتنى چۆرىدىگەن سۆھبەتنىڭ مەزمۇنى ئاساسەن دېگۈدەك بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلى يۇقارقى ئۈچ نەپەر ئۇيغۇر تەتقىقاتچى تەرىپىدىن نەشرگە تەييارلانغان كىتابنىڭ خىتايچە كىرىش سۆز قىسمىدىن ئېلىنغان. مۇتەخەسسىس سۈپىتىدە سۆھبەتكە ئالاھىدە تەكلىپ قىلىنغان يەنفېڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلدىن كېيىن مايترىسىمىت ھەققىدە قانداق تەتقىقاتلارنىڭ ئېلىپ بېرىلغانلىقى شۇنداقلا مەزكۇر ئەسەرنىڭ يېڭىدىن تېپىلغان ياپراقلىرى ھەققىدە ھېچ نەرسە دېيەلمىگەن. بۇنىڭدىن ئۇنىڭ قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى قوليازمىلار، بولۇپمۇ مايترىسىمىت ھەققىدە تولۇق چۈشەنچىسى يوق چالا تەتقىقاتچى ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىش تەس ئەمەس. ئۇنداقتا، مايترىسىمىت نوم بىتىك قانداق ئەسەر؟ بۇ ئەسەرنىڭ قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى تەرجىمىسى قانداق دۇنياغا كەلگەن؟ بۇ ئەسەردە ئەكس ئەتتۈرۈلگەن مايترى ئېتىقادىنى قانداق چۈشىنىشىمىز كېرەك؟ مايترىسىمىت نوم بىتىك يەنى مايترى بىلەن ئۇچرىشىش سۇتراسى ئۇيغۇر بۇددىزم تارىخىنىڭ دەسلەپكى دەۋرلىرىدە يەنى مىلادىي توققۇزىنچى ئەسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا ھىندى ياۋروپا تىللىرىنىڭ ئەڭ كونا ئۆرنەكلىرىدىن بىرى بولغان شەرقىي توخارچە يەنى توخارچە ئا تىلىدىن قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان كۆپ قىسىملىق بىر دراما ئەسىرىدۇر ئەسلىدىكى توخارچە ئەسەر ئارىيا چاندرا تەرىپىدىن سانسكرىت تىلىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئەسەرلەرنى تاللاپ توخارچىغا تەرجىمە قىلىش ئارقىلىق تۈزۈپ چىقىلغان. مەزكۇر ئەسەرنىڭ توخارچە نۇسخىسىدىن پراتنا راكشىت ئىسىملىك كىشى تەرىپىدىن قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلىنغانلىقى مەلۇم. بۇ ئەسەر مىلادىيە تۆتىنچى ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا شەكىللىنىشكە باشلىغان ۋە توققۇزىنچى ئەسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىن باشلاپ ئون ئۈچىنچى ئەسىرنىڭ ئاخىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا شەرقىي تۈركىستان تۈركىستاندا ئەڭ گۈللەنگەن دەۋرنى ياشىغان بۇددىزم مايترېيا ئېتىقادىنىڭ ۋەكىللىك خاراكتېرگە ئىگە ئەسىرىدۇر. بۇ ئەسەر ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلغان يېقىنقى يىگىرمە يىلدىن بۇيانقى تەتقىقات نەتىجىلىرىگە ئاساسلانغاندا، مايترېيا مەزھىپى ھازىرغىچە تەسەۋۋۇر قىلىنىپ كېلىنگىنىدەك پەقەتلا بۇددىزمنىڭ ھىنايانا مەزھىپىگە تەۋە ئەسەرلەرنىلا ئاساس قىلىپ قالماستىن، بەلكى ماھايانا مەزھىپىگە تەۋە بىر قىسىم ئەسەرلەرنىمۇ ئۇل ئالغان بىر بۇددىزم مەزھىپىدۇر. مايترېيا مەزھىپىنىڭ تۈپ نۇقتىئىنەزەرلىرىدىن قارىغاندا بۇ مەزھەپكە ئېتىقاد قىلغۇچىلارنىڭ ئەڭ چوڭ ئارزۇسى كەلگۈسىدە يەر يۈزىگە كېلىدىغان بۇرھان مايترېي بىلەن ئۇچرىشىشتىن ئىبارەت ئىكەن. بۇ مەزھەپنىڭ بۇددىزمنىڭ باشقا مەزھەپلىرىدىن پەرقلىنىدىغان يەنە بىر ئالاھىدىلىكى شۇكى، ئۇلارنىڭ مۇقەددەس كىتابلىرىدا بۇرھان مايترېي يەر يۈزىدىن كۆتۈرۈلۈپ مەڭگۈلۈك ئەركىنلىك شەھىرى بولغان تۇشىتا جەننىتىگە چىقىپلا قالماستىن، بەلكى يەنە تۇشىتا جەننىتىدىن يەر يۈزىگە چۈشۈپ ئىنسانلار ئارىسىدا ياشايدىكەن. مايترىسىمىتتا مايترىنىڭ تۇغۇلۇش، ئۆسۈش، بۇرھانلىق يولىدا ئۆي جايىدىن ۋاز كېچىپ راھىب بولۇش جەريانلىرى، بەرگەن تەلىملىرى ۋە ئاخىرىدا نىرۋانا دەرىجىسىگە يېتىش كەچۈرمىشلىرى ناھايىتى قىزىقارلىق ھەم تەسىرلىك كۆرۈنۈشلەر ئارقىلىق جانلاندۇرۇلغان. شەخسلەرگە ۋە جامائەتكە ياردەم قىلىش، شۇنداقلا سەدىقە بېرىشنىڭ ئەھمىيىتى تەكىتلەنگەن. ئەسەرنىڭ يىگىرمىنچى بۆلۈمىدىن يىگىرمە بەشىنچى بۆلۈملىرىگىچە بولغان ئارىلىقتا جانلىقلار سادىر قىلىدىغان ئۆلتۈرۈش، ئوغرىلىق قىلىش، شەھۋانىلىق، يالغانچىلىق، چېقىمچىلىق، غەيۋەتخورلۇق، پىخسىقلىق، كۈندەشلىك، ۋە يامان نىيەتتىن ئىبارەت ئون چوڭ گۇناھ ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇماتلار بېرىلگەن. يەنى بۇ گۇناھلارنىڭ كېلىش مەنبەسى، ئۇلاردىن قۇتۇلۇش يوللىرى ۋە گۇناھكارلارغا بېرىلىدىغان ھەر خىل جازالار ناھايىتى تەپسىلىي چۈشەندۈرۈلگەن. مەزكۇر ئەسەرنىڭ دوزاخ تەسۋىرلىرىدە خىتاينىڭ كىلاسسىك جازا قانۇنلىرىدا ئۇچرايدىغان نۇرغۇنلىغان جازالاش ئۇسۇللىرىنىڭ بۇددىزمنىڭ تەسىرىدە مەيدانغا كەلگەنلىكىنى ئىسپاتلايدىغان خېلى كۆپ ئەمەلىي مىساللار ئۇچرايدۇ. مايترېي ئېتىقادىدىكى ياخشىلىق ۋە يامانلىق قاراشلىرى ياخشى خىسلەت ھەم ئەخلاق پەزىلەت ھەققىدىكى چۈشەنچىلەر ھازىرقى ئۇيغۇرلارنىڭ تۇرمۇش مەدەنىيىتىدىكى قىممەت قاراشلىرىدىن ئانچە پەرقلىنىپ كەتمەيدۇ بۇ شۇنى ئىسپاتلايدۇكى تارىختىكى ئۇيغۇر بۇددىزمىنىڭ مايترېي مەزھىپى ھەرگىزمۇ خىتاي بۇددىزمىنىڭ تەسىرى بىلەن ئەمەس بەلكى ئەسلى مەنبەسى ھىندىستاندىن كەلگەن بۇددا قاراشلىرى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇش تەجرىبىلىرىنىڭ ئورگانىك بىرلەشتۈرۈلۈشىدىن كەلگەن خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ سۆھبىتىگە ئاساسلىق پىكىر بايان قىلغۇچى سۈپىتىدە قاتناشقان ئاتالمىش كەسپىي تەتقىقاتچى يەن فېڭ مايترىسىمىت درامىسىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ۋە يىگىرمە يەتتىنچى بۆلۈملىرىنىڭ كەم ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالغان ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرى بىزدە بۇ بۆلۈملەر يوقىتىۋېتىلگەنمۇ قانداق دېگەن ئەندىشە قوزغايدۇ ئەمەلىيەتتە مايترىسىمىتنىڭ قومۇل نۇسخىسىدا بۇ ئىككى بۆلۈمدىن خېلى كۆپ ياپراقچىلارنىڭ بارلىقى مەلۇم بۇلاردا مايترېينىڭ بەدىنىدىكى ئوتتۇز ئىككى بەلگىسى سانالغان مايترېينىڭ پادىشاھ سىمھا ۋە ئۆز ئانىسى بىلەن ئېلىپ بارغان سۆھبەتلىرى بايان قىلىنىپ ئاخىرىدا ئۇنىڭ نىرۋانا دەرىجىسىگە يېتىشى بىلەن دراما ئاخىرلاشقان بىز يەن فېڭنىڭ بۇ سۆزلىرىدىن ئۇنىڭ ھەتتا خىتاي ئالىمى گېڭ شىمىننىڭ گېرمانىيىلىك ئالىملاردىن خانس يوئاخىم كلىمكايت ۋە يېنس پېتېر لائۇتلار بىلەن ھەمكارلىشىپ مايترىسىمىتنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ۋە يىگىرمە يەتتىنچى بۆلۈملىرىگە مەنسۇپ ياپراقلارنىڭ بىر قىسمىنى نەشر قىلغانلىقىدىنمۇ خەۋەرسىز ئىكەنلىكىنى جەزملەشتۈردۇق.
يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنىدىن ئوتتۇزىنچى كۈنىگىچە ماسساچۇسېتس شتاتىنىڭ لوۋېل شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئامېرىكىدىكى ئەڭ چوڭ ئاممىۋى مەدەنىيەت بايراملىرىدىن بىرى بولغان لوۋېل مەدەنىيەت سەنئەت فېستىۋالىغا ئۇيغۇرلارمۇ قاتناشقان ئامېرىكىدىكى كەسپىي فوتوگراف ۋە ئۇستا خەتتات ئابلىكىم ئەمەت ۋە ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىسى مۇنەۋۋەر ئابدۇللا مەزكۇر فېستىۋالغا خەلق قول ھۈنەرۋەنچىلىكى كاتېگورىيىسى بويىچە تەكلىپ بىلەن قاتنىشىپ نەق مەيداندا ئۇيغۇر ھۆسنى خەتلىرىدىن ئۆرنەكلەر كۆرسەتكەن ئۇلارنىڭ ماھارىتى ۋە گۈزەل ھۆسنى خەت ئەسەرلىرى فېستىۋالدىكى بىر يېڭىلىق سۈپىتىدە نۇرغۇنلىغان كىشىلەرنى جەلپ قىلغان بۇ ئامېرىكىدا يىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان مەزكۇر فېستىۋالدا تۇنجى قېتىم ئۇيغۇر ھۆسنى خەتلىرىنىڭ ئاممىغا نامايەندە قىلىنىشى ھېسابلىنىدىكەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ ھەر خىل مىللەت ۋە مەدەنىيەتلەر جۇغلانغان ئامېرىكىدا ئوخشىمىغان مىللەتلەرنىڭ رەڭدار مەدەنىيەتلىرىنى تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن نۇرغۇن ئاممىۋى مەدەنىيەت فېستىۋاللار ئۆتكۈزۈلۈپ تۇرىدۇ

ئامېرىكا ماسساچۇسېتس شتاتىدا يىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان لوۋېل مەدەنىيەت سەنئەت فېستىۋالىمۇ ئامېرىكىدىكى ئەڭ چوڭ ئاممىۋى فېستىۋاللاردىن بىرى ھېسابلىنىدۇ. بۇ يىل ماسساچۇسېتس شتاتىنىڭ لوۋېل شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق لوۋېل مەدەنىيەت سەنئەت فېستىۋالى يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنىدىن ئوتتۇزىنچى كۈنىگىچە داۋام قىلغان. مانا بۇ قېتىمقىسىدا ئۇيغۇر خەتتاتلىق سەنئىتىمۇ نامايان قىلىندى. لوۋېل فېستىۋالىغا ماسساچۇسېتس شتاتلىق ئاممىۋى مەدەنىيەت كېڭىشى مەبلەغ سالغان قول ھۈنەرۋەنچىلىك شاگىرتلىرىنى يېتىشتۈرۈش مەدەنىيەت تۈرلىرى بويىچە سەككىز يېتەكچى سەنئەتكار ۋە ئۇلارنىڭ شاگىرتلىرى تەكلىپ قىلىنغان. بۇ تۈر بويىچە سەنئەتكارلار قاتارىدا ئۇيغۇر فوتوگراف ۋە ۋە ئۇستا خەتتات ئابلىكىم ئەمەت ۋە ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىسى مۇنەۋەرمۇ تەكلىپ بىلەن قاتناشقان. لوۋېل شەھەر مەركىزىدىكى لوۋېل دۆلەتلىك تارىخ باغچىسى، كوچىلار بۇ فېستىۋال ئۈچۈن مۇلازىمەت قىلىشقا ھازىرلانغان بولۇپ، ھەر خىل ئوخشىمىغان سەنئەت ۋە سەنئەتكارلار ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئالاھىدىلىكىنى نامايەندە قىلىدىغان ئايرىم كۆرگەزمە كەپىسى تەييارلانغان ئىكەن. سەنئەتچىلەر ھۈنەر-سەنئەت بۇيۇملىرى ئەۋرىشكىلىرىنى كۆرگەزمە قىلىپ، ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىش پائالىيىتى ئۈچ كۈن داۋام قىلغان. بايرام جەريانىدا زىيارەتچىلەر سانى بىر يۈز ئەللىك مىڭدىن ئاشقان ئىكەن. لوۋېل يەرلىك تور گېزىتلىرىدىن قۇياش تورىنىڭ بۇ فېستىۋال ھەققىدە تارقاتقان خەۋىرىدە مەزكۇر فېستىۋالغا تەكلىپ بىلەن قاتناشقان ئۇيغۇرلار ھەققىدە مەخسۇس توختالغان. ئۇنىڭدا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ تىلىنى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ مەكتەپلەردىن رەسمىي چەكلىگەنلىكى، ھازىر بوستوندا ياشاۋاتقان ئابلىكىم ئەمەتنىڭ مەدەنىيەت-سەنئەت ئەسەرلىرىنى كېيىنكى ئەۋلادلارغا يەتكۈزۈش، ئۆز نۆۋىتىدە بۇ مىراسنى قوغداشنى ئۆزىنىڭ مەجبۇرىيىتى دەپ بىلىدىغانلىقى يېزىلغان. شۇنداقلا ئابلىكىم ئەمەتكە نىسبەتەن شاگىرت تۇتۇشنىڭ ئۇنىڭ ئۈچۈن پۈتكۈل مەدەنىيىتىنى بۇزۇش دېگەنلىك دەپ تەسۋىرلىگەن. بىر يىلدىن بۇيان ئابلىكىم ئەمەت ئەپەندىنى ئۇستاز تۇتۇپ ھۆسنى خەت يېزىشنى قېتىرقىنىپ ئۆگىنىۋاتقان مۇنەۋۋەر ئابدۇللا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، لوۋېل فېستىۋالىغا ئۇستازى ئابلىكىم بىلەن تەڭ قاتنىشىپ تولىمۇ خۇشال بولغانلىقىنى، بايرام جەريانىدا باشقىلارغا ئۆز مىللىتىنىڭ يېزىقى ۋە مەدەنىيەتلىرىنى چۈشەندۈرۈش جەريانىدا ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلىقىدىن پەخىرلەنگەنلىكى ۋە ئۇيغۇر خەتتاتلىق سەنئىتىگە ۋارىسلىق قىلىشنىڭ ئەھمىيىتىنى تېخىمۇ تونۇپ يەتكەنلىكىنى بىلدۈردى. لوۋېل دەپ بىر شەھەرگە، ئۇ شەھەرنىڭ ھەممە يېرىنى يەنە تاقىۋېتىپ ئۈچ كۈن فېستىۋال. ئۇ يەردە شۇ مۇزىكانتلار، ئارتىسلار، ھەر خىل ھەر جايدىن كېلىدىغانلار بەك جىقكەن. بىز شۇ فېستىۋالدا ئاشۇ بىز ئۇيغۇر خەتتاتلىقنىڭ نېمىلىكىنى چۈشەندۈرۈپ، كېيىن يېزىشنى كۆرسىتىپ ئاشۇنداق مۇشۇنداق بىر چوڭ شەكىللىك بايرام

مۇنەۋۋەر ئابدۇللا ئاۋسترالىيەدىكى بىر ئۇيغۇر ئائىلىسىدە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان. ئۇنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ئۆگىنىشكە بولغان قىزىقىشى ئۇنى بۈگۈن ئامېرىكىدىكى بىردىنبىر كەسپىي ئۇيغۇر خەتتاتى سانالغان ئابلىكىم ئەمەتكە ئېلىپ بارغان ئىدى. خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى تەدرىجىي نېرۋا ئىلمى تەجرىبىخانىسىنىڭ تەتقىقاتچىسى مۇنەۋۋەر ئابدۇللا ئۇيغۇر خەتتاتلىقى دەرسىنىڭ ئامېرىكىدا تۇنجى قېتىم رەسمىي دەرس سۈپىتىدە ئۆتۈلۈشى ئۈچۈن كۈچ چىقارغان بوستوندىكى ياشلارنىڭ بىرى. ئۇيغۇرلارنىڭ خىرىسقا دۇچ كېلىۋاتقان مەدەنىيەت، سەنئىتى ۋە تىلىنى مۇھاجىرەتتە ساقلاپ قېلىش ۋە راۋاجلاندۇرۇش تەخىرسىز مەسىلىلەرنىڭ بىرىگە ئايلانغان باسقۇچتا يەنى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئامېرىكىغا ئائىلىسى بىلەن كۆچۈپ كەلگەن ئۇيغۇر دىيارىدا تونۇلغان داڭلىق ئۇيغۇر فوتوگراف ۋە ئۇستا خەتتات ئابلىكىم ئەمەت بوستوندا ماسساچۇسېتس شتاتىنىڭ ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ ئۆز مەدەنىيىتىنى قوغداش تۈرىگە ئاجراتقان ئەنئەنىۋى سەنئەت تۈرلىرى ئۈچۈن شاگىرت تەربىيەلەش تۈرى بويىچە مۇنەۋۋەر ئابدۇللانى شاگىرت تۇتۇپ، بىر يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر خەتتاتلىقىنى ئۆگىتىشكە باشلىغان ئىدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق لوۋېل مەدەنىيەت سەنئەت فېستىۋالى تورىدىكى سەنئەتكارلار تونۇشتۇرۇلغان سەھىپىسىدە ئابلىكىم ئەمەت ھەققىدىكى تونۇشتۇرۇشتا ئۇنىڭ كەسپى، ئەسەرلىرىدىن باشقا يەنە ئۇيغۇرلار ھەققىدىمۇ تەپسىلىي تونۇشتۇرۇش بېرىلگەن. ئۇنىڭدا. خەتتات ئابلىكىم ئەمەتنىڭ خىتاينىڭ غەربىي شىمالىدىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا داڭلىق ھۆسنخەت ئۇستىسى نىياز كېرىمنى ئون سەككىز يېشىدىن باشلاپ ئۇستاز تۇتقانلىقى، ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزلىرىنى مەدەنىيەت ۋە مىللەت جەھەتتىن ئوتتۇرا ئاسىيا مىللەتلىرىگە يېقىن دەپ قارايدىغان مۇسۇلمان خەلق ئىكەنلىكى، ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلەيدىغان ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمكى خەتتاتلىق سەنئىتىنى بىلىمنىڭ ئاچقۇچى سۈپىتىدە قەدىرلەپ ساقلاپ كېلىۋاتقانلىقى تونۇشتۇرۇلغان. ئامېرىكىغا كۆچۈپ كەلگەن ئابلىكىمنىڭ ھۆسنىخەت ئارقىلىق ئۇيغۇر خەلقىنىڭ تىلىنى ساقلاپ قېلىشقا تىرىشىۋاتقانلىقى تەكىتلەنگەن. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان خەتتات ئابلىكىم ئەمەت ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ قېتىملىق فېستىۋال جەريانىدا كىشىلەر بەكرەك ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتى ۋە تارىخىغا قىزىقىپ سوئال سوراشقان. بۇ فېستىۋال مۇشۇ ماساچيۇست شتاتىدا يىلدا بىر قېتىم بولىدىغان فېستىۋالكەن بۇ. ھەممە نېمە باركەن ئەمدى بىر. ئەنئەنىۋى ھۈنەرۋەنچىلىك، ناخشا، مۇزىكا، يېمەك-ئىچمەك، مەدەنىيەتلەرنى بىر نامايان قىلىش نېمىسىكەن بۇ بىر كۆرگەزمىسى. مۇنەۋۋەر بۇ يەردە خەت يېزىشلا ئەمەس، ئەمدى ئاساسلىقى يەنە بۇلارغا چۈشەندۈرۈش ئېلىپ بارغان. توغرا، توغرا. بۇ مۇھىمكەن بۇ. بۇنىڭغا مۇنەۋۋەر ناھايىتى ئوبدان جاۋاب بەردى. بۇ مۇنەۋۋەر ئەمدى مۇشۇ بىر يىل جەريانىدا شۇنداق ياخشى ئۆگەندى، ھېلىقى مېنىڭ ئويلىغىنىمدىن ياخشى. شۇ ئۆرنەك خەتلەرنى تىزىپ قويغان ئۇ يەرگە، شۇلارنى ئوقۇپ، مۇشۇ ئەرەب يېزىقىنى بىلىدىغانلار كۆپىنچىسى ئوقۇيدىكەن بۇنى، ئۇنىڭكى مەنىسىنى بىلمەيدۇ دە. مېھمانلارغا شۇ خەتلەرنى كۆرسىتىپ، ھەم ئۇيغۇر خەتتاتلىقىنىڭ ئەھۋالىنى چۈشەندۈرۈش ئۈلگە خەتلەرنى تەييارلاپ، ئۇلارغا يازدۇرۇپ قىزىقىشلىرىنى قوزغىدى ئۇلار. ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى بىلىمىز، خەۋەرلەردىن ئاڭلىغان، سىلەرنىڭكى مۇشۇنداق خېتىڭلار بارمۇ دەپ. ئۇيغۇرلارنىڭمۇ بۇ فېستىۋالغا تۇنجى نۆۋەت مۇشۇنداق كىرىشىغۇ دەيمەن بىلىشىمچە. ھە شۇنداقتا مانچىلىك ئۈنۈم ھاسىل قىلىشى مېنى شۇنداق سۆيۈندۈردى گەپنىڭ ئوچۇقىنى. شۇنداق خەتلا ئەمەس ئۇ خەت ئارقىلىق

ئالدىنقى ھەپتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىچكى ئىشلار كومىتېتى ئەزالىرى تۈركىيىدىكى مۇھىم ئۆكتىچى پارتىيىلەردىن كېلەچەك ۋە ئىي پارتىيىلىرىنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن ئايرىم ئايرىم كۆرۈشكەن مەزكۇر پارتىيە رەھبەرلىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن قىلىۋاتقان تىرىشچانلىقلىرىنى داۋام قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن تۆۋەندە تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىچكى ئىشلار كومىتېتى مۇدىرى بەختىيار بۆرە ئەپەندى تۈركىيەدىكى مۇھىم ئۆكتىچى پارتىيىلەردىن كېلەچەك ۋە ئىي پارتىيەلىرىنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن ئايرىم-ئايرىم كۆرۈشتى. ئۇلار ئارىسىدىكى سۆھبەتلەر يۇقىرى قىزغىنلىق كەيپىياتىدا ئۆتتى. ئۇچرىشىشنىڭ ئاساسلىق نۇقتىسى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى مەسىلىسى، ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ خەلقئارادىكى يۈزلىنىش ئەھۋالى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ تۈركىيەگە كىرەلمەسلىكى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت بولۇپ، كېلەچەك پارتىيەسىنىڭ تاشقى سىياسەتكە مەسئۇل مۇئاۋىن باشلىقى ئۈمىد ياردىمجى، ئىي، يەنى ياخشى پارتىيەسىنىڭ تاشقى سىياسەتكە مەسئۇل مۇئاۋىن باشلىقى مۇھەممەد ناجى جىنىسلى ئەپەندى، تۈركىي مىللەتلەرگە مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىسى

پارلامېنت ھۆكۈمەت تەرەپنىڭ ئىجابىي قەدەملەرنى بېسىشى ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىلى بىلەن مەزكۇر پارتىيە رەھبەرلىرى ئارىسىدىكى سۆھبەتلەر ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، بىز مەزكۇر رەھبەرلەرنى ئايرىم-ئايرىم زىيارەت قىلدۇق. بەختىيار بۈرە ئەپەندى ئىيى پارتىيەسى مۇئاۋىن رەئىسى ئاييۈجە تۈركەش خانىم بىلەن سۆھبەتلىشىپ بولغاندىن كېيىن، ئاييۈجە تۈركەش خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى.
ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ يېرى چوك ئايرى. ھېپ قەلبىمىز ئوردا. قەلبىمىز ئونلارلا. ئېلىمىزدەن گېلەن ھەر شېيى بىزنىڭ قەلبىمىزدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئورنى نايتى مۇيىم جايدا تۇرىدۇ. بىزنىڭ كۆڭلىمىز ھەر دائىم ئۇيغۇرلار بىلەن بىللە. ئۇيغۇرلار ئۈچۈن قولىمىزدىن كەلگىنىنى قىلىش بىزنىڭ ۋەزىپىمىز. بىز ئىيى پارتىيەسى بۇرۇنقىدىكىگە ئوخشاشلا ئۇيغۇر تۈركلىرى ئۈچۈن تۈركىيە پارلامېنتىدا ۋە خەلقئارا سورۇنلاردا قولىمىزدىن كەلگەننى قىلىمىز. بىز ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭمۇ قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشقا تىرىشىمىز. ئاييۈجە تۈركەش خانىم دولقۇن ئىسا ئەپەندىنىڭ تۈركىيەگە كىرىشىدىكى توسالغۇلارنى بىكار قىلدۇرۇشقا ئائىت سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى.
دىش ئىشلىرى باكانىيلا، دىش ئىشلىرى باكانى، ئونلارىن ئىشتە بۇ بىزىم دىش ئىلىشكىلەر كومىسيونۇ ۋار، زاتەن ئوردا چالىشان ئاركاداشلىرىمىز دا ۋار، بىزدەن ئىكى مىللەت ۋېكىلى ۋار، كۈرشات بەيلە بىلال بەي. بىز دولقۇن ئىساغا قويۇلغان چەكلىمىنىڭ بىكار قىلىنىشى كېرەكلىگى توغرىسىدە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلەن سۆزلىشىمىز. پارلامېنتتىكى تاشقى ئىشلار كومىتېتىدا ئىككى نەپەر پارلامېنت ئەزايىمىز بار. ئۇلار ئارقىلىق مەزكۇر كومىتېتتا بۇنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق دولقۇن ئىسا ئەپەندىنىڭ تۈركىيەگە كىرىشىدىكى چەكلىمىنى بىكار قىلدۇرۇشقا تىرىشىمىز. ئارقىدىن بەختىيار بۈرە ئەپەندى، ئىيى پارتىيەسىنىڭ تاشقى سىياسەتكە مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىسى مۇھەممەد ناجى جىنىسلى ئەپەندى بىلەن

ئۇيغۇر مەسىلىسى بىزنىڭ ئۆز مەسىلىمىزدۇر. بىزنىڭ ئەڭ بۈيۈك ئارزۇيىمىز ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ مۇستەقىللىققا ۋە ئەركىنلىككە ئېرىشىشى، شۇنداقلا بېسىمدىن قۇتۇلۇشىدۇر. ئۇ ئىيى پارتىيەسىنىڭ بۇندىن كېيىنمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن خىزمەت قىلىشنى ئۈزۈلمەي داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ،

خەلقئارالاشقانلىقىدىن ئىنتايىن خۇرسەن بولدۇق. بىز بۇ ھەقتە تۈركىيە ھۆكۈمىتى بىلەن تۈرك جامائەتچىلىكىنى ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن قولىمىزدىن كەلگىنىنى قىلىمىز. كېلىچەك پارتىيەسى مۇئاۋىن رەئىسى ئۈمىت ياردىمچى ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىلى بىلەن بولغان سۆھبەتنىڭ نەتىجىلىك بولغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ يەنە ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى مەزكۇر پارتىيە قۇرۇلغان كۈندىن تارتىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈپ كەلگەنلىكىنى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پراگادا چاقىرىلغان يىغىنىغىمۇ ئىشتىراك قىلغانلىقىنى، ئۇيغۇرلار توغرىسىدا نۇرغۇن پائالىيەتلەر ئېلىپ بارغانلىقىنى، بۇندىن كېيىنمۇ بارلىق كۈچى بىلەن شەرقىي تۈركىستانلىقلارنى قوللاشنى داۋام قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. بەختىيار بۆرە ئەپەندى ئۇچرىشىش ئاخىرلاشقاندىن كېيىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزىنىڭ بۇ قېتىمقى تۈركىيە زىيارىتىدە تۈركىيەنىڭ بىر قىسىم پارتىيە رەھبەرلىرى ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىك ئەربابلار بىلەن كۆرۈشۈپ، پىلان قىلغاندەك نەتىجىلەرگە ئېرىشكەنلىكىنى ئىزھار قىلدى.
مەيلى كېلىچەك پارتىيەسى بولسۇن، مەيلى ياخشى پارتىيە بولسۇن، يىللاردا بۇ يەردە ئۇيغۇر مەسىلىسىدە تۈركىيەدە قولىدىن كەلگىنىچە، ئىمكانلىرىنىڭ يار بېرىشىچە ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقى، ھازىرقى مەۋجۇت ھۆكۈمەتكە بېسىم ئىشلىتىۋاتقانلىقى، شۇنىڭ بىلەن بىللە، تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى بولۇۋاتقانلىقى مەسىلىلىرىدە بۇلار ئۆزلىرىنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى دوكلات قىلدى ۋە ئۇنىڭدىن بىزمۇ ۋە ئۇيغۇر خەلقىمۇ مەمنۇن بولىدىغانلىقىمىز رازى بولىدىغانلىقىمىز لېكىن قىلىۋاتقان ئىشلارنىڭكى ھازىر يېتەرلىك بولمىغانلىقى بۇندىن كېيىن تېخىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا

ۋە ناھايىتى ياخشى ۋە ئۇيغۇرلارغا بوغان يەنى شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا بوغان بىر سۆيگۈسى، قېرىنداشلىغى، مېھرى مۇھەببىتى، ھۆرمىتىنى سەزگەن بولدۇق. تۈركىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن بۇ قېتىمقى پارلامېنت ئەزالىرى سايلىمىدا ئىيى پارتىيەسىدىن قىرىق تۆت، كېلىچەك پارتىيەسىدىن ئوتتۇز كىشى پارلامېنت ئەزاسى بولۇپ سايلىنىپ پارلامېنتتە ئورۇن ئىگىلىگەن بولۇپ، ئۇلار يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تۈركىيە پارلامېنتىدا ئوتتۇرىغا قويۇشنىمۇ باشلىغان ئىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل كۈنى قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل كۈنى يەكەن ناھىيەسىنىڭ ئېلىشقۇ يېزىسىدا يۈز بەرگەن قانلىق قىرغىنچىلىقتا شېھىت بولغان قېرىنداشلىرىنى خاتىرىلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قىرغىزىستاندىكى ۋاكالەتچىسى بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ يەكەن ئېلىشقۇ قىرغىنچىلىقى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ تارىخىدىكى بىر پاجىئەلىك قىسمەت دېگەن بۇ ھەقتە قىرغىزىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز فېرۇزە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل كۈنى قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى بىشكېك شەھىرىنىڭ يېنىدىكى نوۋوپوكروفكا مەھەللىسىگە جايلاشقان ئابدۇمىجىت قارى ھاجىم دوستلۇق مەسچىتىگە جەم بولۇپ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل كۈنى يەكەن ناھىيەسىنىڭ ئېلىشقۇ يېزىسىدا يۈز بەرگەن قانلىق قىرغىنچىلىقتا شېھىت بولغان قېرىنداشلىرىغا ئاتاپ خەتمە قۇرئان قىلىشتى. مۇراسىمغا بىشكېك شەھىرى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇرلاشقان مەھەللىلەرنىڭ يىگىت باشلىرى، ئاھالىلىرىدىن بولۇپ ئاتمىشتىن ئوشۇق كىشى قاتناشتى. مەزكۇر مۇراسىم دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قىرغىزىستاندىكى ۋاكالەتچىسى روزمەمەت ئابدۇلباقىيېۋنىڭ تەشەببۇسىدا ئۇيۇشتۇرۇلدى. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان روزمەمەت ئەپەندى ئۆز قاراشلىرىنى بىلدۈرۈپ، يەكەن ئېلىشقۇ قىرغىنچىلىقى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ تارىخىدىكى يېڭى بىر پاجىئەلىك قىسمەت دېدى.
مانا قىرغىزىستاندا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ چاقىرىقىغا ئاساسەن ئۆزىمىزنىڭ قولىمىزدىن كەلگىچە پائالىيەت ئۆتكۈزدۇق. بۇ پائالىيەت بولسا يەنە نېمە يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئۇيغۇرنىڭكى تارىخىدا زور بىر ئورۇن ئالغان يەكەن ناھىيەسىدە ئېلىشقۇ يېزىسىدا گېنوتسىد يەنى قىرغىنچىلىق بوپتىكى، شۇنى بىلمەي يۈرۈپتۇقكى، كېيىنسىگە ئۇنۇتقاندىكىن. ئەلۋەتتە بۇ ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى ۋە غۇلجا قىرغىنچىلىقى قاتارى بۇ يەكەن قىرغىنچىلىقىمۇ ئۆزىنىڭكى ئۇيغۇرنىڭكى تارىخىدا بىر پاجىئە ۋاراقلىرىنىڭ بىرسى. يەدىمۇ ئۈچ مىڭدىن بەش مىڭگىچە قېرىنداشلىرىمىز ئاساسىي دېھقانلار شەھىت بولۇپ كېتىپتۇ. ھە بىز مانا قولىمىزدىن كەيچە شۇ شاھىتلارغا ئاتاپ ئۇنىڭ ئۈستىگە جۈمە كۈنى ئىدى ۋە ئاشۇرا كۈنى قولىمىزدىن كەيچە شۇ قۇرئان ئوقۇپ دۇگا قىلدۇق شاھىتلارغا ۋەتەننىڭكى مۇستەقىللىغى ئۈچۈن ئۇيغۇرنىڭ ھۆرلىگى ئۈچۈن دۇنيانىڭ پۈتۈن بەر يېرىدە ئۆزىنىڭ جېنىنى مىللەت ۋەتەن ئۈچۈن ئاللانىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ئاتىغانلارنىڭكى روھلىرىغا ئاتاپ دۇگا قىلدۇق. بۇنىڭدىن ئىلگىرى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى يىغىن ئۇيۇشتۇرۇپ، يەكەن ناھىيەسىنىڭ ئېلىشقۇ خاندى يېزىلىرىدا يۈز بەرگەن قانلىق پاجىئەدە ئۆلتۈرۈلگەن كىشىلەرنى خاتىرىلەشكە چاقىرىق قىلغانىدى. قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى بۇ چاقىرىققا ئاۋاز قوشۇپ، بەزى بىر مۇرەككەپ مەسىلىلەردىن ئاتلاپ ئۆتۈپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قىرغىزىستاندىكى ۋاكالەتچىسى،

كەلمەكتە. بۇ قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ پائالىيەتلىرىگە بەلگىلىك تەسىر كۆرسەتمەكتە. شۇنداق بولسىمۇ، قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بەرگەن بەشىنچى ئاپرېل بارىن ئىنقىلابى، بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقى، بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قانلىق قىرغىنچىلىقى قاتارلىق زور ۋەقەلەرنى خاتىرىلەپ، قىرغىنچىلىققا، باستۇرۇشقا ئۇچرىغان قېرىنداشلىرىنى تۈرلۈك شەكىلدە ياد ئېتىپ كەلمەكتە. بىشكېكتىن فېرۇزە تەييارلىدى.